مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن سەككىزىنچى ئاپرېل تارقىتىلىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيومىزنىڭ بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى. جۈمە كۈنىدىكى مەزكۇر ئاڭلىتىشىمىزنىڭ رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن گۈلچېھرە خىزمەتتە. نۆۋەتتە بۈگۈنكى پروگرامما ئورۇنلاشتۇرۇشىمىزدىن قىسقىچە مەلۇمات بېرىپ ئۆتەي.

بۈگۈنكى پروگراممىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز. دىققىتىڭلار ئاۋۋال ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىننىڭ تەييارلىشىدىكى كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەردە بولسۇن.
ئۇيغۇر ئېلىدا ئوتتۇز بىرىنچى ئاپرېل كۈنى خىتاينىڭ شاڭخەي شەھىرىدىن ئۈرۈمچىگە كەلگەن بىر خىتاي پۇقراسىدا كېسەللىك ئالامىتى يوق كورونا ۋىرۇسى بايقىلىپ ئۈرۈمچىدىكى مەركەزلىك ئايرىم داۋالاش، كۆزىتىش نۇقتىسىدا كارانتىنغا ئېلىنغان ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە كومىتېتىنىڭ ئېلان قىلىشىچە كېسەللىك ئالامىتى يوق مەزكۇر يۇقۇمدار باشقا ئۆلكىلىك بولۇپ ئوتتۇز بىرىنچى ئاپرېل شاڭخەي شەھىرىدىن زى قىرىق زى قىرىق بىر ناملىق يولۇچىلار پويىزىغا ئولتۇرۇپ ئۈرۈمچىگە كەلگەن مەزكۇر خىتاي پۇقراسىنىڭ يەتتىنچى ئاپرېل كېسەللىك ئالامىتى يوق يۇقۇمدار ئىكەنلىكى مەلۇم بولغان. شىنجاڭ گېزىتىنىڭ خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، يەتتىنچى ئاپرېل كۈنى كېسەللىك ئالامىتى يوق بىر نەپەر يۇقۇمدار بايقالغاندىن باشقا، رايوندا كېسەللىك ئالامىتى بار ھېچقانداق يۇقۇمدار كۆرۈلمىگەن. ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە تارماقلىرىنىڭ رايوندىكى يۇقۇم ئەھۋالىغا ئائىت كۈندىلىك سانلىق مەلۇماتى خىتاينىڭ شاڭخەي جىلىن قاتارلىق ئۆلكە شەھەرلىرىگە ۋە باشقا دۆلەتلەردىكى يۇقۇم ئەھۋالىغا سېلىشتۇرغاندا يوقنىڭ ئورنىدا بولۇپ بۇ كۆزەتكۈچىلەردە رايوندىكى سەھىيە تارماقلىرىنىڭ سانلىق مەلۇماتلىرىغا قارىتا ئىزچىل گۇمان پەيدا قىلىپ كەلگەن بەزى كۆزەتكۈچىلەر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خەلقئارانىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈز بېرىۋاتقان مەزكۇر رايونغا بولغان دىققىتىنى تېخىمۇ قوزغىماسلىق ئۈچۈن سانلىق مەلۇماتلارنى كونترول قىلىۋاتقان بولۇشى مۇمكىنلىكىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە تارماقلىرى يەتتىنچى ئاپرېل ئېلان قىلغان ئۇقتۇرۇشىدا شۇ كۈنى كېسەللىك ئالامىتى يوق يۇقۇمداردىن بىرى بايقالغاندىن سىرت رايوندىكى ئومۇمىي يۇقۇمدارلارنىڭ سانى قىرىق تۆتكە تۆۋەنلىگەنلىكى بۇنىڭ ئىككى نەپىرىنىڭ رەسمىي يۇقۇمدار، قىرىق ئىككى نەپىرىنىڭ كېسەللىك ئالامىتى يوق يۇقۇمدار ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن. سەھىيە تارماقلىرىنىڭ ئېيتىشىچە، ئۇلاردىن كېسەللىك ئالامىتى بار ئىككى يۇقۇمدار بىلەن كېسەللىك ئالامىتى يوق ئون توققۇز يۇقۇمدار ئۈرۈمچىدە، ئون ئالتە نەپىرى خوشۇت ناھىيەسىدە، بىر نەپىرى كورلىدا، ئالتە نەپىرى سانجى شەھىرىدە ئىكەن. ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسىنىڭ جۇمھۇرىيەتچىلەر پارتىيىسىدىن بولغان ئەزاسى ماركو رۇبىيو ئۇيغۇرلارنى قوغداشقا ئائىت يەنە بىر قانۇن لايىھىسى تەييارلاپ كېڭەش پالاتاسىغا سۇنغان. مەلۇم بولۇشىچە، ئۇ تەييارلىغان ئۇيغۇر سىياسىتى قانۇن لايىھىسى ئامېرىكا ۋە باشقا دۆلەتلەردىكى ئۇيغۇر مۇھاجىرلىرىنى قوللاشنى كۈچەيتىش، شۇنداقلا كىشىلىك ھەق ھوقۇقلىرى خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ دەپسەندىچىلىكىگە ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋالىنى ياخشىلاش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىشنى مەقسەت قىلغان ئىكەن. بۇ قانۇن لايىھەسىنىڭ بىر نۇسخىسى ئىلگىرى ئاۋام پالاتاسىدا جۇمھۇرىيەتچى ئاۋام پالاتا ئەزاسى يۇڭ كىم بىلەن دېموكراتچى ئاۋام پالاتا ئەزاسى ئامى بېرا تەرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئىدى ئۇيغۇر سىياسىتى قانۇن لايىھەسىنىڭ كېڭەش پالاتاسىدىمۇ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى ئۇنىڭ قانۇنغا ئايلىنىشىنىڭ يولىنى ئېچىشتىكى ھالقىلىق قەدەم دەپ قارالماقتا. ماركو روبىيو بۇ ھەقتىكى باياناتىدا مۇنداق دېگەن، خىتاي كومپارتىيىسى ئۇيغۇرلارغا ۋە كۆپ سانلىقى مۇسۇلمان بولغان باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرگە قارىتا يىرگىنىشلىك ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى ئېلىپ بارماقتا. ئامېرىكا بۇ قورقۇنچلۇق خورلاشقا سۈكۈت قىلالمايدۇ. ماركو روبىيو يەنە، مەن ئۇيغۇرلارغا بولغان تونۇشنى ۋە قوغداشنى كۈچەيتىش ئۈچۈن قانۇن لايىھىسى سۇنغانلىقىمدىن ئىپتىخارلىنىمەن. ۋە شۇنداقلا مەسلەكداشلىرىمنى بۇ قانۇن لايىھىسىنى تېزرەك ماقۇللاشقا چاقىرىمەن، دېگەن. مەلۇم بولۇشىچە، مەزكۇر قانۇن لايىھىسى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرىنى ئامېرىكا نۇتۇق پىروگراممىسىغا كىرگۈزۈپ، مۇسۇلمان دۆلەتلەردىكى ئاممىۋى دىپلوماتىيە مەنبەلىرىدە ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمان مىللەتلەر ئۇچراۋاتقان دەپسەندىچىلىكنى سۆزلەشكە ئورۇنلاشتۇرۇش خىتاي بىلەن بولغان دىپلوماتىك ئۇچرىشىشلاردا ئۇيغۇر رايونىدىكى لاگېرلارنى زىيارەت قىلىش ئۇيغۇر تۇتقۇنلىرىنى قويۇپ بېرىشكە كاپالەتلىك قىلىشنىڭ ئىستراتېگىيەسىنى بەلگىلەش ئامېرىكا دىپلوماتلىرىنى ئۇيغۇر تىلىدا تەربىيەلەش خىتاي تۈركىيە ۋە ئۇيغۇرلار كۆپرەك ياشايدىغان باشقا دۆلەتلەردىكى ئامېرىكا دىپلوماتىك ئورۇنلىرىدا ئاز دېگەندە بىردىن ئۇيغۇر تىلى بىلىدىغان خادىملار بولۇش

BMW، Volkswagen قاتارلىق دۇنيادىكى داڭلىق ئاپتوموبىل ئىشلەپچىقىرىش شىركەتلىرىنىڭ مال تەمىنلىگۈچىلەر ئارقىلىق خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك پىروگراممىلىرىغا باغلانغانلىقىنى بىلدۈرگەن بلومبېرگ خەۋەرلىرى ئاگېنتلىقىنىڭ سەككىزىنچى ئاپرېل خەۋەر قىلىشىچە بۇ مەسىلە خىتاينىڭ رايوندىكى ئەليۇمىن ئىشلەپچىقىرىشنى مەركىزىي نۇقتا قىلغان بولۇپ بۇ خىتاينىڭ تەمىنات زەنجىرىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە چېتىشلىق باشقا بىر مۇھىم ساھەگە سوئال قويغان بلومبېرگ خەۋەرلىرى خارىزوننىڭ دوكلاتىنى نەقىل كەلتۈرۈپ بەرگەن خەۋىرىدە، BMW، ھەممىباب ئاپتوموبىل، ۋولكسۋاگېن قاتارلىق شىركەتلەرنى زاپچاس بىلەن تەمىنلەيدىغان كارخانىلار، شۇنداقلا خىتاينىڭ ئېلېكتىرلىك ئاپتوموبىل ئىشلەپچىقىرىش شىركىتى بولغان نىو ۋە BYD قاتارلىق شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك پىروگراممىسىغا چېتىشلىق ئىكەنلىكى قەيت قىلىنغان. خەۋەردە بۇ ئەھۋال ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئىشلەپچىقىرىش بازىلىرى بىلەن خەلقئارا داڭلىق ماركىلارنىڭ ئالاقىسىنى ئۈزۈل كېسىل ئېنىقلاشنىڭ قانچىلىك مۈشكۈل ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن خەۋەردە ئېيتىلىشىچە ۋولكسۋاگېن شىركىتى ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرلار رايونىدىكى مال تەمىنلىگۈچىلىرىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىلغانلىقىغا دائىر دەلىل يوقلىغى مەھسۇلاتلىرىغا ئۇيغۇر ئېلىدە ئىشلەپچىقىرىلغان ئەليۇمىنلارنىڭ ئىشلىتىلگەنلىكىدىن خەۋەرسىز ئىكەنلىكىنى ئېيتقان BMW شىركىتى بۇ شىركەتنىڭ ھەر خىل باھالاشلار ئارقىلىق داۋاملىق قائىدىگە ئەمەل قىلىشنى كۆزىتىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىدە ئىشلەپچىقىرىلغان پاختا، پەمىدۇر، قۇياش ئېنېرگىيەسى تاختىسى قاتارلىق مەھسۇلاتلارنى چەكلىگەن بولسىمۇ، بىراق ئەليۇمىن مەھسۇلاتلىرى ھازىرغا قەدەر دىققەت قوزغىمىغان. مەلۇم بولۇشىچە ئۇيغۇر ئېلىدە ئىشلەپچىقىرىلغان ئەليۇمىن مەھسۇلاتى دۇنيا ئەليۇمىن مەھسۇلاتىنىڭ توققۇز پىرسەنتىنى ئىگەللەيدىكەن.
شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتى، ناتو، خىتاينىڭ بىخەتەرلىك ۋە دېموكراتىيەگە سېلىۋاتقان سىستېمىلىق خىرىسى تۈپەيلى ئۇنىڭ يەر شارى تەسىرى ۋە مەجبۇرىي سىياسىتىنى تۇنجى قېتىم ئۆزىنىڭ يېڭى ئىستراتېگىيە تەسەۋۋۇرىغا كىرگۈزگەن. مەلۇم بولۇشىچە خىتاينىڭ تەسىرى شىمالىي ئاتلانتىك ئوكيان ئەھدى تەشكىلاتى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىرىنىڭ ئالتىنچى ۋە يەتتىنچى ئاپرېل كۈنلىرى بريۇسسېلدا ئۆتكۈزۈلگەن يىغىنىدا مۇزاكىرە قىلىنغان شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتىنىڭ باش كاتىپى ستولتېنبېرگ يەتتىنچى ئاپرېل ئۆتكۈزۈلگەن ئاخبارات يىغىنىدا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىرىنىڭ ئۇكرائىناغا ياردەمنى تېخىمۇ كۈچەيتىش ۋە داۋاملاشتۇرۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىدىكى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىشكە قوشۇلغانلىقىنى ئېيتقان شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتىنىڭ بۇ نۆۋەتلىك يىغىنىغا ئۇكرائىنا گرۇزىيە شۋېتسىيە فىنلاندىيەدىن باشقا ئۇنىڭ ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىدىكى شېرىكلىرىدىن ئاۋسترالىيە ياپونىيە يېڭى زېلاندىيە، جەنۇبىي كورېيە قاتارلىق دۆلەتلەرمۇ قاتناشقان. مەلۇم بولۇشىچە، خىتاينىڭ رۇسىيەگە بولغان مالىيە ۋە ھەربىي ياردىمى شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتىدا ئۇكرائىنا ئۇرۇشىنىڭ تېخىمۇ ئۇزۇنغا سوزۇلۇپ كېتىش ئەندىشىسىنى كۈچەيتكەن بولۇپ، ئۇ ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىدىكى دۆلەتلەر بىلەن بولغان ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش ئارقىلىق خىتاينىڭ رۇسىيەگە ياردەم قىلىشىنى توسۇشنى ئۈمىد قىلماقتا ئىكەن. ستولتېنبېرگ ئاخبارات يىغىنىدا مۇنداق دېگەن. بىز خىتاينىڭ رۇسىيەنىڭ تاجاۋۇزچىلىقىنى تەنقىد قىلىشنى خالىمايدىغانلىقىنى كۆردۇق بېيجىڭ بىلەن موسكۋا ئىزچىل باشقا دۆلەتلەرنىڭ ئۆز يولىنى تاللاش ھوقۇقى بارلىقىدىن گۇمان قىلىپ كەلدى بۇ بىزنىڭ ھەممىمىز ئۈچۈن ئىنتايىن جىددىي خىرىس بۇ بىزنىڭ تېخىمۇ ئىتتىپاقلىشىپ قىممەت قارىشىمىزنى قوغدىشىمىزنىڭ زۆرۈرىيىتىنى يەنىمۇ ھېس قىلدۇردى. مەلۇم بولۇشىچە، شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىرى يەنە بۇ يىل ئالتىنچى ئايدىكى مادرىد باشلىقلار يىغىنىدىن بۇرۇن شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتىنىڭ كېيىنكى باسقۇچلۇق ئىستراتېگىيە تەسەۋۋۇرىنى مۇزاكىرە قىلغان ستولتېنبېرگ شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتىنىڭ يېڭى ئىستراتېگىيە تەسەۋۋۇرى يېڭى بىخەتەرلىك رېئاللىقىغا ماسلىشىپ خىتاينىڭ تەسىر كۈچى ۋە مەجبۇرلاش خاراكتېرلىك سىياسىتىنى ئويلىشىشقا ئېھتىياج تۇيغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۇ شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتى تۇنجى قېتىم خىتاينىڭ كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان تەسىر كۈچى ۋە مەجبۇرلاش خاراكتېرلىك سىياسىتىنىڭ بىخەتەرلىكىمىزگە قانداق تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى چوقۇم ئويلىشىشى زۆرۈر بولدى دېگەن

ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى ماركو روبىئو يەتتىنچى ئاپرېل كۈنى ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك يەنە بىر قانۇن لايىھەسىنى تونۇشتۇرغان ئۇيغۇر سىياسىتى قانۇن لايىھەسى دەپ ئاتالغان بۇ قانۇن لايىھەسىدە ئۇيغۇرلارغا قارىتىلىۋاتقان زۇلۇمنى توختىتىش چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇر جامائەتچىلىكىنى قوغداش ۋە ئۇلارغا ياردەم بېرىشتە تېخىمۇ كونكرېت ماددىلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن تەپسىلىي ئۇچۇر ئاڭلايسىلەر. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان زۇلۇملىرىنى ئەيىبلەش ۋە ئۇنى توختىتىش ئۈچۈن ئاكتىپ ھەرىكەت قىلىۋاتقان ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى ماركو روبىيو يەتتىنچى ئاپرېل كۈنى ئۇيغۇر سىياسىتى قانۇن لايىھىسىنى تونۇشتۇرغان. بۇ قانۇن لايىھىسى ئامېرىكا ۋە باشقا دۆلەتلەردىكى ئۇيغۇر مۇھاجىر توپلۇلۇقلىرىغا بولغان قوللاشنى كۆپەيتىش، شۇنداقلا ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان زۇلۇمغا قارشى تۇرۇپ، ئۇلارنىڭ ۋەزىيىتىنى ياخشىلاش مەقسىتى بىلەن ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسىغا سۇنۇلغان يەنە بىر قانۇن لايىھىسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بۇ قانۇن لايىھىسى ئەسلىدە ئاۋام پالاتا ئەزالىرىدىن يوڭ كىم خانىم ۋە ئەمي بىرا تەرىپىدىن تۈزۈلگەن بولۇپ، ئۆتكەن يىلى يەتتىنچى ئايدا ئاۋام پالاتاسىدا تونۇشتۇرۇلغان ۋە توققۇزىنچى ئايدا ئاۋام پالاتاسى تاشقى ئىشلار كومىتېتىدىن ئۆتكەن ئىدى. ئۇ ئەمدى سېناتور ماركو روبىيونىڭ قوللىشى بىلەن كېڭەش پالاتاسىدا رەسمىي ئوتتۇرىغا قويۇلغان. سېناتور ماركو روبىيو مەزكۇر قانۇن لايىھىسىنى تونۇشتۇرۇش مۇناسىۋىتى بىلەن ئېلان قىلغان يازما باياناتىدا مۇنداق دېگەن، خىتاي كومپارتىيىسى ئۇيغۇرلار ۋە باشقا مۇسۇلمان مىللەتلەرگە ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھەم باشقا كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىدەك جىرگىنىشلىك سىياسەتلەرنى يۈرگۈزمەكتە. ئامېرىكا بۇنداق دەھشەتلىك خورلاش ئالدىدا سۈكۈت قىلىپ تۇرالمايدۇ. مەن ئۇيغۇرلارنىڭ مەسىلىسىگە بولغان تونۇشنى ۋە ئەمەلىي ھەرىكەتنى ئاشۇرىدىغان بۇ قانۇن لايىھىسىنى تونۇشتۇرغانلىقىمدىن پەخىرلىنىمەن شۇنداقلا خىزمەتداشلىرىمنىڭ بۇ قانۇن لايىھىسىنى تېزدىن ماقۇللىشىنى تەلەپ قىلىمەن. نۆۋەتتە ئامېرىكىدا زىيارەتتە بولۇۋاتقان ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىنى ياخشىلاش ئۈچۈن ئامېرىكىدا بىر قاتار جىددىي ئۇچرىشىشلارنى قىلىۋاتقان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى يېقىندا ئاۋام پالاتا ئەزاسى يوڭ كىم خانىم بىلەن كۆرۈشكەن ئىدى ئۇ بۇ قانۇن لايىھىسىنىڭ كېڭەش پالاتاسىدا تونۇشتۇرۇلغانلىقىدىن خۇرسەن بولغانلىقىنى ئېيتتى.
بۇ ئۇيغۇر سىياسىي قانۇن لايىھەسىنىڭ تونۇشتۇرۇلغانلىقى ناھايىتى تارىخىي بىر ھادىسە، بىزنى ناھايىتى ئۈمىدلەندۈردى. بۇ قانۇنلارنىڭ چىقىشى ئۇيغۇر ئىرقىي داۋام قىلىۋاتقان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ توختىتىلىشى ئۈچۈن ناھايىتى مۇھىم رول ئوينايدىغانلىقىغا ئىشىنىمىز. بۇ قانۇنلارنىڭ ئىچىدە بۇندىن بۇرۇنقى قانۇنلارغا ئوخشىمايدىغان ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي كېلەچىكىگە مۇناسىۋەتلىك بەزى مۇھىم ماددىلار بولغانلىقىغا بىز يوڭ كىم خانىم بىلەن كۆرۈشۈش جەريانىدا تېخىمۇ يېقىندىن شاھىت بولدۇق بۇ مۇناسىۋەت بىلەن بۇ قانۇن لايىھەسىگە سپونسور بولغان پۈتۈن كونگرېسمېنلەرگە، سېناتورلارغا دۇنيا قۇرۇلتىيى نامىدىن رەھمەت ئېيتىمىز ۋە بۇ قانۇننىڭ ئەڭ قىسقا ۋاقىتنىڭ ئىچىدە ئاۋازغا قويۇلۇپ، بۇ قانۇننىڭ قانۇن بولۇپ ئەمەلىيلىشىشىنى ئارزۇ قىلىمىز، چۈنكى بۇ ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ھاياتىنىڭ قۇتۇلۇپ قېلىشى ئۈچۈن ناھايىتى مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. مەلۇم بولۇشىچە، ئۇيغۇر سىياسىتى قانۇن لايىھىسى ئۇيغۇرلارنىڭ تەقدىرى ۋە سىياسىي ۋەزىيىتىگە مۇناسىۋەتلىك بىر قەدەر كونكرېت مەزمۇنلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان بولۇپ، ئۇنىڭدا تۆۋەندىكىلەر يەر ئالغان. خىتاي دائىرىلىرىغا ئامېرىكىلىق ژورنالىستلار، دۆلەت مەجلىس ئەزالىرى ۋە دۆلەت مەجلىسى ۋەكىللەر ئۆمىكى قاتارلىقلارنىڭ ئۇيغۇر ئېلىنى قەرەللىك، ئاشكارا ھالدا زىيارەت قىلىشىغا رۇخسەت قىلىش ئۈچۈن بېسىم ئىشلىتىش. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرىنى ئۆزىنىڭ نۇتۇق پروگراممىسىغا كىرگۈزۈپ، ئۇلارنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلىۋاتقان زۇلۇملارنى مۇسۇلمان دۆلەتلەردىكى ئاممىۋى دىپلوماتىيە مۇنبەرلىرىدە سۆزلىشىگە يېتەكلەش. ئۇيغۇرلارنىڭ ۋە باشقا ئېتنىك دىنىي گۇرۇپپىلارنىڭ ئۆزگىچە مىللىي مەدەنىيەت دىنىي ئېتىقاد ۋە تىل ئالاھىدىلىكلىرىنى ساقلاپ قېلىشقا تىرىشچانلىق كۆرسىتىش ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى لاگېرلارغا بېرىش ۋە قولغا ئېلىنغان ئۇيغۇرلارنىڭ قويۇپ بېرىلىشىگە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن خىتاي كومپارتىيىسى ئەمەلدارلىرى بىلەن قانداق دىپلوماتىك ئۇچرىشىش ئۇسۇلىنى قوللىنىدىغانلىقى ھەققىدە كونكرېت ئىستراتېگىيە تەلەپ قىلىش. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئامېرىكا دىپلوماتىيە خادىملىرىنىڭ ئۇيغۇر تىلى ئۆگىنىشىگە كاپالەتلىك قىلىپ ئامېرىكىنىڭ خىتاي تۈركىيە ۋە شۇنىڭدەك باشقا ئۇيغۇر نوپۇسى كۆپرەك دۆلەتلەردىكى ئەلچىخانا ۋە كونسۇلخانىلىرىدا ئاز دېگەندە بىردىن ئۇيغۇر تىلى بىلىدىغان دىپلوماتىيە خادىمى تەقسىملەش

بۇ قانۇندا مەخسۇس ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىنى كۆزىتىدىغان ۋە ئامېرىكىنىڭ مۇناسىۋەتلىك سىياسەتلىرىگە مەسلىھەت بېرىدىغان ئۇيغۇر مەسىلىسى بويىچە مەخسۇس ماسلاشتۇرغۇچى بەلگىلەش تەلەپ قىلىنغانلىقى ئىكەن.
بۇ قانۇن ئامېرىكىنىڭكى ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىنى كۆزىتىدىغان دۆلەتكە ئۇيغۇرلار ھەققىدە جىددىي سىياسەتلەر تەۋسىيە قىلىدىغان بىر كوئوردىناتورنىڭكى تەيىن قىلىنىشىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، بۇ ناھايىتى مۇھىم. ئۇنىڭدىكى يەنە بىر مۇھىم نۇقتا، باشقا ھېچ قانۇن لايىھەلىرىدە بۇنداق بولمىغان، بۇنداق بىر ماددا يوق، ئەمما بۇ قانۇن لايىھەسىدە يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ئۇيغۇرلارنىڭكى ئۆز تەقدىرىنى ئۆزى بەلگىلەش ھوقۇقىغا ھۆرمەت قىلىش كېرەك دېگەن بىر ماددا بار، بۇ مېنى ھاياجانلاندۇرغان بىر ماددا دەپ قارايمەن، چۈنكى ھازىرغىچە چىققان قانۇن لايىھەلىرىدە بۇنداق بىر سىياسىي بىر تەۋسىيە، سىياسىي بىر نېمە يوق، ئەمما بۇ قانۇندا ئاشۇنداق بىر ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي كېلەچىكى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بىر ماددىمۇ بار. سېناتور ماركو روبىيو يەتتىنچى ئاپرېل كۈنى بۇ قانۇن لايىھىسىنى كېڭەش پالاتاسىدا تونۇشتۇرغاندىن كېيىن، بۇ قانۇن لايىھىسىنىڭ يېتەكچىسى بولغان ئاۋام پالاتا ئەزاسى يوڭ كىم خانىم مەخسۇس بايانات ئېلان قىلىپ، بۇنى قارشى ئالغان. ئۇ باياناتىدا، خىتاي كومپارتىيىسى ئۇيغۇر ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرنى ھەر كۈنى تەسەۋۋۇر قىلغۇسىز دەرىجىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە دۇچار قىلماقتا بىز بۇنىڭغا قاراپ تۇرالمايمىز ئامېرىكا چوقۇم بۇ ۋەھشىيلىككە قارشى بىرلىككە كەلگەن ئېنىق سىگنالنى بېرىشى كېرەك مەن ئۇيغۇر سىياسىتى قانۇن لايىھىسىگە رەھبەرلىك قىلغانلىقىمدىن پەخىرلىنىمەن ۋە كېڭەش پالاتا ئەزاسى رۇبىيونىڭ كېڭەش پالاتاسىدا بۇ قانۇن لايىھىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۇيغۇرلارنى قوللاش ۋە خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ مەسئۇلىيىتىنى سۈرۈشتۈرۈش ئۈچۈن ئىككى پارتىيىلىك ئىككى پالاتالىق كۈچ ۋە ستراتېگىيىلىك سىگنال ئەۋەتكەنلىكىگە رەھمەت ئېيتىمەن دەپ يازغان ئاۋام پالاتا ئەزاسى يوڭ كىم كورېيىدە تۇغۇلۇپ ئامېرىكىدا چوڭ بولغان كورېيىلىك ئامېرىكىلىق بولۇپ ئۇ ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىغا خىزمەت كىرگەندىن بۇيان دۇنيا مىقياسىدا كىشىلىك ھوقۇقنى ئىلگىرى سۈرۈش ۋە ئامېرىكىنىڭ خىتاي كومپارتىيىسىگە قارشى رىقابەت كۈچىنى ئىلگىرى سۈرۈشتىكى غوللۇق ئەزالارنىڭ بىرى بولۇپ قالغان ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ۋە ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا قارىتىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىش ئۇلارنىڭ ئازابىنى يەڭگىللىتىش ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئۆتكەن يىللاردا ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق سىياسىتى قانۇنى

ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن كېيىن كۆرۈنگەن ئۆزگىرىشلەر ھەققىدە ئىشلەنگەن پروگراممىنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنغان ئىدۇق. بۈگۈن گۈلناز تۇرسۇن خانىم بىلەن ئۇنىڭ يېقىنقى بىر قىسىم ئەسەرلىرىنىڭ سىزىلىش سەۋەبى ۋە ئۇنىڭ بۇ ئارقىلىق ئىپادىلىمەكچى بولغان مەزمۇنلار ھەققىدە ئۆتكۈزگەن سۆھبىتىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. رەسسام سۆھبەت جەريانىدا ئەسەرلىرىدىكى رەڭلەر ۋە بەزى سىمۋوللۇق ئېلېمېنتلار ھەققىدە توختالدى. بۇنىڭ تەپسىلاتىغا قىزىقساڭلار تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز مەمەتجان جۈمەنىڭ گۈلناز تۇرسۇن خانىم بىلەن بۇ ھەقتە ئۆتكۈزگەن سۆھبىتى دىققىتىڭلاردا بولسۇن.
ئەسسالامۇئەلەيكۇم گۈلناز تۇرسۇن خانىم. پروگراممىمىزغا قايتا خوش كەلدىڭىز. ئالدىنقى قېتىملىق پروگراممىمىزدا سىزنىڭكى كىملىكىڭىز ۋە بىر قىسىم ئەسەرلىرىڭىز ھەققىدە ۋە ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن كېيىنكى مۇشۇ سەنئەت دۇنياڭىزدا بولغان ئۆزگىرىشلەر ھەققىدە بىر پروگرامما ئىشلەپ ئاڭلىغۇچىلىرىمىزغا سۇنغان ئىدۇق. بۈگۈن ئەمدى بىر قىسىم ئەسەرلىرىڭىز توغرىسىدا بىر سۆھبەت ئۆتكەزگەن بولساق. خەۋىرىڭىزدە بولغىنىدەك، ھەر بىر رەسسامنىڭ ئۆزىنىڭ مەۋقەسى، رەسىم سىزىشتىكى دۇنيا قارىشى، رەسىم قارىشى، سەنئەت قارىشى ئوخشىمايدۇ. ئەلبەتتە سىزنىڭمۇ شۇنداق. سىز ئالدى بىلەن مۇشۇ ئۆزىڭىزنىڭكى رەسىم سىزىشىڭىزغا، رەسسام بولۇشىڭىزغا تەسىر كۆرسەتكەن ئامىللار ھەققىدە توختىلىپ ئۆتكەن بولسىڭىز. مېنىڭ رەسسامچىلىققا بولغان مۇھەببىتىمنى، گۈزەل سەنئەتكە بولغان مۇھەببىتىمنى دادام ئويغاتقان. دادام مېنىڭ بىرىنچى ئۇستازىم دېسەم بولىدۇ.
شۇ ھازىرقى كۈندە ئەمدى كۆز قارىشىم شۇنداقكىن شۇ ئادەم نېمىگە ئىشەنسە ھاياتىدا شۇ بولىدۇ بىز نېمىگە ئىشەنسەك بىز زۇلۇمغا ئىشەنسەك ھاياتىمىزدىكى زۇلۇم تۈگىمەيدۇ چۈنكى مۇنداق ئويلاپ ئويلاپ باقساق بىزنىڭكى مىسالغا بىز ئازاد ۋەتەندە ياشاپ كۆرمىگەن ئۇنىڭكى قانداق ئىكەنلىكىنى نېمە ئىكەنلىكىنى بىلمەيمىز ھېس قىلىپ كۆرمىگەن مېنىڭ ئاتا ئاناممۇ ئۇنداق ئازاد ۋەتەندە ياشاپ كۆرمىگەن بوۋىلىرىم مومىلىرىمنىڭكى كۆرگىنى ئۇ بىر زۇلۇم شۇنىڭ ئۈچۈن بىزنىڭكى قان قېنىمىزغا بىزنىڭ پسىخىكىمىزغا سىڭىپ كەتكەن شۇ زۇلۇمغا بولغان ئىشەنچ مەن ئۆز ئەسەرلىرىم ئارقىلىق شۇ ئىشەنچنى زۇلۇمغا بولغان ئىشەنچنى يوق قىلىپ كىچىككىنە بولسىمۇ تامچىچىلىك بولسىمۇ بىر ئادەملەرنى ياخشىلىققا بىر ئازادلىققا بولغان ئىشەنچىسىنى ئاشۇرۇش مەقسىتىم شۇ.
رەھمەت. ئەمدى بىز سىزنىڭكى مۇشۇ يېقىندىن بۇيان سوتسىيال مېدىيادا يەنى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا ئېلان قىلىپ كېلىۋاتقان بىر قىسىم رەسىملىرىڭىز توغرىسىدا توختىلىپ ئۆتسەك. مەسىلەن ئالايلۇق، ئىنستاگرامدا ئېلان قىلغان رەسىملىرىڭىزنىڭ ئىچىدە شاپتۇل چېچەكلىرىنى پۇراپ تۇرغان چىمەن دوپپىلىق بىر ئۇيغۇر قىزى تەسۋىرلەنگەن رەسىمىڭىز بار. رەسىمنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى كۆك ئاسمان. ئاسماندا كەپتەرلەر پەرۋاز قىلىپ تۇرغان. مەيلى رەسىمنىڭ كومپوزىتسىيەسى بولسۇن ۋە مەيلى رەڭ قۇرۇلمىسى بولسۇن ناھايىتى ئۇستىلىق بىلەن بىر تەرەپ قىلىنغان. نۇرغۇن ئادەم رەسىمنى كۆرگەندە ئالدى بىلەن مۇشۇ روشەن ئېلېمېنتلارنى كۆرۈشى مۇمكىن. ئەمما رەسىمدىكى رەسسامنىڭ ئىچكى دۇنياسى ياكى ئىپادىلىمەكچى بولغان مەۋھۇم ئۇچۇرلارنى نۇرغۇن ئادەم مۇئەييەن دەرىجىدە ھېس قىلالىسىمۇ، بىراقلا كۆرۈپ يېتەلىشى ناتايىن. سىز مۇشۇ رەسىمنىڭ ئاپتورى بولۇش سۈپىتى بىلەن شۇنى دەپ ئۆتسىڭىز، بۇ رەسىم ئارقىلىق زادى نېمىنى ئىپادىلىمەكچى بولدىڭىز؟
بۇ ئەسەرنىڭكى نامى باھار دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ يەردە مېنىڭ دېمەكچى بولغىنىم، چوقۇم بىزنىڭكى ئاسمىنىمىزدا بۇلۇتلار تارتىلىپ، كۆكىرىپ ئاسماندىن كۈن چىقىدىغان ۋاقىتلار كېلىدۇ. قۇشلىرىمىز ئېگىز ئۇچىدىغان ۋاقىتلار كېلىدۇ. باغلىرىمىزدا دەرەخلىرىمىز چېچەكلەپ، ھازىر قىلىۋاتقان ئىشلىرىمىزنىڭ مېۋىسىنى يەيدىغان ۋاقىتلىرىمىز كېلىدۇ، دېگەن ئۇچۇرنى بەرمەكچىمەن. بۇ يەردىمۇ شۇ كىشىلەرگە بىر ئۈمىد ئوتىنى ياندۇرۇش ئۈچۈن ئۈمىدۋار بولۇڭلار دېگەن بىر نېمىدە سىزغان رەسىم بۇ. يەنە قارايدىغان بولساق مۇشۇ رەسىملىرىڭىزنىڭ ئارىسىدا ئۇيغۇر بالىلىرى تەسۋىرلەنگەن ۋە بۇ رەسىملەرنىڭ ئارىسىغا بەزى ئۇچۇرلار، تېكىستلەر كىرگۈزۈلگەن بىرنەچچە پارچە رەسىملىرىڭىز بار. بۇلار ھەققىدە بىر ئازراق چۈشەنچە بېرىپ ئۆتكەن بولسىڭىز، بۇ رەسىملەر ئارقىلىق قانداق ئۇچۇرلارنى بېرىشنى كۆزلىدىڭىز؟ بۇنىڭدىن نېمىگە ئېرىشمەكچىسىز؟ مەسىلەن، بۇلارنىڭ ئارىسىدىكى ئىككى بالا لېگونى ئويناپ بىلىپ قۇراشتۇرىدىغان ئويۇنچۇقنى، ئۈمىد ياكى ئويغان دېگەن خەتلەر يېزىلغان ئۇچۇرلارنى بېرىۋاتقان رەسىملىرىڭىز بار. سىز بۇ رەسىملىرىڭىزدە زادى نېمىلەرنى ئىپادىلىمەكچى؟
بايا سىز دەپ ئۆتكەندەك، بىر پىلاكاتىم بار يەنە ئاخىرقى ۋاقىت ئىشلىگەن ئۇ يەردە ئىككى بالا شۇ ئويۇنچۇق ئويناپ ئويۇنچۇقتىن ئويغان روھ دېگەن سۆزنى تىزىپ چىقىرىۋاتقان ئارقا كۆرۈنۈشتە بىزنىڭكى جەڭگىۋار ئۇيغۇر خەلقىمىزنىڭكى بۇرۇنقى قەدىمىي زاماندىكى جەڭگىۋار روھى كۆرسىتىلگەن شۇنداق بىر جەڭچىلەر سىزىلغان كەينىدە ھەم بۇ يەردە دېمەكچى بولغىنىم مەن ناھايتى تارىخقا قىزىقىمەن تارىخ سەھنىسىدىن تۇرۇپ قارىغاندا بۇنداق ئىشلار خەلقىمىزنىڭكى تەقدىرىدە، ھاياتىدا بولۇپ تۇرغان، ئەمما يەنىلا بىز يوقاپ كەتمەستىن ئۆز مۇستەقىللىقىمىزنى قولىمىزغا ئېلىپ، ئۆز تەختىمىزنى قولىمىزغا ئېلىپ، بۈيۈك خانلىقلار قۇرغان. شۇنىڭ ئۈچۈن تارىخنى ئوقۇساڭلار ناھايىتى كۆپ قۇۋۋەت بېرىدۇ. تارىخنى ئۆگەنسە شۇ روھ ئويغىنىدۇ. شۇ بىزنىڭكى بۈيۈك ئەجدادلىرىمىزنىڭ ئالدىدا ئاجىزلىققا، ۋوي مەن چارىسىز، بىز چارىسىز، بىز بىچارە خەلق دەيدىغانغا بىزنىڭ ئاغزى بارمايدۇ-دە، چۈنكى سىز ئاشۇلارنى ئوقۇغاندىن كېيىن، شۇ ئۆگەنگەن، تارىخنى ئۆگەنگەندىن كېيىن، ئۇلارنىڭ ئالدىدا بىزنىڭ بىر جاۋابكەرچىلىكىمىز بارلىقىنى ھېس قىلىدۇ ئادەم. بىز شۇلارنىڭكى ھاياتىنى، شۇلارنىڭكى قىلغان ئىشىنى، ئىزىنى بېسىپ كېلىۋاتقان بولغاندىن كېيىن. كېيىن بىزنىڭكى بېشىمىزنى ساڭگىلتىپ بىزگە ئىگە چىق دېمەي ئۆزىمىزگە ئۆزىمىز ئىگە چىقساق روھىمىزنى شۇ ئەجدادلىرىمىزنىڭ روھىنى ئويغاتساق دېگەن ئۇچۇرلارنى بېرىدۇ بۇ ئەسەرلەر شۇنداق ئويلاردا سىزىلغان پلاكاتلار بۇ.
سوتسىيال مېدىياغا ئېلان قىلغان ئەسەرلىرىڭىزگە قارىسام بۇرۇنقى ئەسەرلىرىڭىز بىلەن يېقىنقى بەش يىلدىن بۇيان ئېلان قىلىۋاتقان ئەسەرلىرىڭىز ئوتتۇرىسىدا روشەن پەرقلەر باركەن بۇنىڭدىكى سەۋەبلەر نېمىلەردىن ئىبارەت دەپ قارايسىز؟
ئاخىرقى يىللاردا سوتسىيال مېدىيادا خەلقىمىزنىڭكى دەردىنى يەتكۈزۈش ئۈچۈن، ئاڭلىتىش ئۈچۈن باشقا مىللەتلەرگە، زۇلۇمنى كۆرسىتىش ئۈچۈن ناھايىتى كۆپلىگەن رەسىملەر سىزىلىپ تارقىلىۋاتىدۇ. ئۇ يەردە ناھايىتى بىر ئېچىنىشلىق، ناھايىتى چارىسىزلىكتە قالغان، قانغا بويالغان ئۇيغۇرلار. قوللىرىدا كىشەن، پۈتكۈل دۇنيا تەتۈر قاراۋالغان، چارىسىزلىك، يالغۇز قالغان ئۇيغۇرلار ئىپادىلەنگەن. مەن ئويلايمەن، بۇنىڭكى تەسىرى ئەڭ بىرىنچى ئۆزىمىزگە ناھايىتى زور تەسىرى بار. بۇ بىزنىڭكى زۇلۇمغا، چارىسىزلىككە بولغان ئىشەنچىمىزنى تېخىمۇ ئاشۇرىدۇ. بۇنى بىز باشقا مىللەتلەرگە كۆرسىتىمىز دەپتىمىز، ئەمما باشقا مىللەتلەر يۈزى كۆرسە بىزنى مىڭلىغان ئۇيغۇر، مىڭلارچە ئۇيغۇر كۆرىدۇ. ئەڭ ئېچىنىشلىق يېرى ئۇنى بىزنىڭ ياشلىرىمىز كۆرىدۇ. شۇنىڭغا قاراپ ئۇلار قانداق ئۇچۇر ئالىدۇ؟ بىزنىڭكى چارىسىزلىكىمىزنى، بىزنىڭدىن پۈتكۈل دۇنيانىڭ تەتۈر قاراۋالغىنىنى، ھېچكىم بىزگە ياردەمدە بولمايۋاتقانلىقى، ئىپادىلەنگەن كۆپلىگەن رەسىملەردە. قېرىندىشىڭغا ساھىب چىق دېگەن سۆزلەر يېزىلغان. مەن ئويلايمەنكى، ھەتتا شەخسىي بىر ئادەمنىڭكى ھاياتىنى ئېلىپ قارىساقمۇ، ئادەم ئۆزىنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن، ھاياتىنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن، بىر پروبلېمىلارنى يېڭىپ چىقىش ئۈچۈن ئۆزىگە ئۆزى ئىگە بولغاندا، ئۇ ھەممىنى يېڭەلەيدۇ. ئۆزىگە ئۆزى ئىگە بولغاندا، ھاياتىنى ئۆزگەرتەلەيدۇ. شۇنىڭغا ئوخشاشلا بىر مىللەتمۇ ئۆزىگە ئۆزى ئىگە بولغاندا، ئۆزىگە ئۆزى ئىشەنگەندە ئۇنىڭغا ياردەم قىلىدىغانمۇ ئادەم چىقىدۇ، يولمۇ تېپىلىدۇ دە ئاخىرقى بىر ياخشى نەتىجىگە ئېلىپ كېلىدۇ دەپ ئىشىنىمەن. شۇنىڭ ئۈچۈن شۇ بالىلىرىمىزغا تەسىر بېرىش ئۈچۈن، ياخشى تەسىر بېرىش ئۈچۈن ھەر قانداق ئىش ئىشەنچتىن باشلىنىدۇ. ھەر قانداق ياخشى ئىش ئىشەنچتىن باشلىنىدۇ. چوقۇم ئىشەنگىن، ئازادلىق تېڭى ئاتىدۇ دېگەن سۆزلەرنى يېزىپ شۇنداق پىلاكاتلارنى ئىشلىگەن. بالىلار كۆرسۇن، ياشلار كۆرسۇن، ياخشىلىققا ئىشەنسۇن. ئىشەنسە شۇ ۋاقىتتا نەتىجە بولىدۇ. ئەگەردە مەن بىر ئۇيغۇرنىڭكى قەلبىدە ئىشەنچ ئوتىنى ياقالىسام، مېنىڭ ئۈچۈن بۇ چوڭ نەتىجە. بىرلا ئۇيغۇرنىڭكى. چۈنكى ئۇ ئۆزىنىڭ كېيىنكى ئەۋلادىنى شۇ ئىشەنچ ئوتىدا تەربىيەلەيدۇ. ئۆزىنىڭكى يېقىنلىرىغا، قېرىنداشلىرىغا، دوستلىرىغا ئاشۇ ئوتنى يېقىشقا ئىنتىلىدۇ. ئىشىنىڭلا، چوقۇم ياخشى كۈن بولىدۇ، چوقۇم ياخشى كۈنلىرىمىز كېلىدۇ دېگەن ئۇچۇرنى بېرىپ، ياخشىلىققا باشلالايدۇ. شۇ بىر ئۇيغۇرنىڭ قەلبىدە شۇ ئىشەنچ ئوتىنى ياقتۇرالىسام، ياقالىساملا، مېنىڭچە بۇ چوڭ نەتىجە. ئىنستاگراملاردا تارقالغاندىن كېيىن ئىنكاسلارغا، ئۇچۇرلارغا قاراپ، كىشىلەر ناھايىتى ياقتۇرۇپ، ناھايىتى شۇ مېنىڭ دېمەكچى بولغىنىمنى، دەل يەتكۈزەلىگىنىمنى ئېيتىدۇ. شۇنىڭغا مەن بەك خۇشال بولىمەن. بۇ مېنى بەك خۇشال قىلىدۇ. شۇنداق ۋاقىتتا مېنىڭكى ھاردۇقۇم چىقىدۇ.
ۋاقىت مۇناسىۋىتى بىلەن سۆھبىتىمىزنى مۇشۇ يەردە ئاخىرلاشتۇرساق. رەھمەت سىزگە گۈلناز خانىم. ۋاقىت چىقىرىپ بىز بىلەن رادىئو ئاڭلىغۇچىلىرىمىز بىلەن ئۆزىڭىزنىڭكى سەنئەت ئەسەرلىرىنى ۋە سەنئەت قارىشىڭىزنى ئورتاقلاشقانلىقىڭىزغا كۆپتىن كۆپ رەھمەت ئېيتىمىز. ۋە سىزگە سالامەتلىك، بۇندىن كېيىنكى سەنئەت ئىجادىيىتىڭىزگە نەتىجە تىلەيمىز. خەير خوش.
ئالتىنچى ئاپرېل كۈنى خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىدا يوقالغان سىرلىق قەدىمىي دۆلەت دۇنيا جۇڭگونىڭ ئاۋازىغىمۇ قۇلاق سېلىشى كېرەك سەرلەۋھىلىك خەۋەر ئېلان قىلىندى مۇتەخەسسىسلەر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ستېۋېن ھېدىن ئاۋرېل ستېيىن قاتارلىق چەت ئەل ئارخېئولوگلىرى بۇنىڭدىن يۈز يىللار بۇرۇن دۇنياغا ئېلان قىلغان ۋە خۇلاسە چىقىرىپ بولغان كروران خارابىسىنى قايتا ئوتتۇرىغا كۆتۈرۈپ چىقىپ دۇنيا جۇڭگونىڭ ئاۋازىغىمۇ قۇلاق سېلىشى كېرەك دېيىشىدە روشەن سىياسىي غەرەز بارلىقىنى تەكىتلىدى ئۇلار يەنە خىتاينىڭ كروران خارابىسى ھەققىدىكى ئارخېئولوگىيىلىك ئىزدىنىشلەردە خىتاي ئارخېئولوگلىرىنىڭمۇ تەتقىقات نەتىجىسى بار دەپ داۋراڭ سېلىۋاتقانلىقى ھەتتا خارابىلىقتىن قېزىۋېلىنغان خىتايچە يازما ۋەسىقىلەردە لولەن دېگەن خىتايچە خەتلەرنىڭ بارلىقىنى شېپى كەلتۈرۈپ مەقسەتلىك ھالدا ئۆزلىرىنىڭ سىياسىي غەرىزىنى بازارغا سېلىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. تەپسىلاتىنى مۇخبىرىمىز مېھرىباندىن ئاڭلىغايسىلەر.
ئالتىنچى ئاپرېل كۈنى خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىدا يوقالغان سىرلىق قەدىمىي دۆلەت، دۇنيا جۇڭگونىڭ ئاۋازىغىمۇ قۇلاق سېلىشى كېرەك سەرلەۋھەلىك خەۋەر ئېلان قىلىندى. خەۋەردە بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىل تۆتىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى خىتاي ئارخېئولوگلىرىدىن مۇ شۇيىڭنىڭ لوپنوردىكى كىچىك دەريا ۋادىسىدىكى قەدىمىي قەبرىدىن خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغاندىن كېيىنكى تۇنجى مومىيا، يەنى كروران گۈزىلى دەپ نام بېرىلگەن مۇنتىزىم ساقلانغان ئۈچ مىڭ سەككىز يۈز يىللىق تارىخقا ئىگە ئايال جەسەتنى قېزىۋالغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. ئاندىن ئۇنىڭغا ئۇلاپلا بۇندىن يۈز يىل ئىلگىرى سېۋېن ھېدىن ۋە ستېيىن قاتارلىق غەرب ئېكسپېدىتسىيەچىلىرى مەزكۇر خارابىلىقتا بۇزغۇنچىلىق خاراكتېرلىق قېزىش ئېلىپ بارغان. كېيىن ئۇلار ئېلىپ كەتكەن لوپنوردىكى بۇ خارابىلىقتىن قېزىۋېلىنغان ۋەسىقىلەر ئىچىدىن بىر يۈز ئەللىكتىن ئارتۇق خىتايچە ۋەسىقىلەر بايقالغان. ئۇلاردا لولەن دېگەن خىتايچە خەت ئون يەتتە جايدا ئۇچرايدۇ. مانا بۇنىڭ ئۆزىلا تارىخنامە دېگەن ئەسەردىكى يوقاپ كەتكەن قەدىمىي شەھەر كروراننى ئىسپاتلىدى، دېيىلگەن. خەۋەردە يەنە بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇز، بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسىنىنچى يىللاردا لوپنۇردا تەتقىقات ئېلىپ بارغان خىتاي ئارخېئولوگلىرىدىن مۇ شۇيىڭ، خۇ سەن قاتارلىق خىتاي ئارخېئولوگلىرىنىڭ ئاتالمىش تۆھپىلىرى ئالاھىدە تىلغا ئېلىنىپ، بۇ قۇملۇقتىكى دىكى ئارخېئولوگىيەلىك چوڭ بايقاش ھېسابلىنىدۇ. دۆلىتىمىزنىڭ ئارخېئولوگىيە تارىخىدا كروران خارابىلىقىنى قېزىشتا خىتاي تەتقىقاتچىلىرى بولماسلىقتەك بوشلۇق تولدۇرۇلدى. شۇنداقلا ئىلىم ساھەسىنىڭ تارىم ئويمانلىقىدىكى قەدىمكى ئىزلار ھەققىدىكى بەزى قاراشلارنى تۈزەتتى دېيىلگەن. مۇتەخەسسىسلەردىن ئامېرىكىدىكى مۇستەقىل تەتقىقاتچى، ئارخېئولوگ قۇربان ۋەلى ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، روشەن سىياسىي غەرەز يوشۇرۇنغان بۇ ماقالىنىڭ دىققەت قوزغىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈردى.
خىتاينىڭ يېقىندا ئېلان قىلغان غايىب بولغان كروران قەدىمكى شەھىرى توغرىسىدىكى بۇ ماقالىسى ئادەمنى ھەيران قالدۇرىدۇ. بۇ تازا چوڭ يالغانچىلىق. قۇربان ۋەلى ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ خەۋىرىدە سېۋېن ھېدىن، ئاۋرېل ستېيىن قاتارلىق چەت ئەل ئارخېئولوگلىرى بۇنىڭدىن يۈز يىللار ئىلگىرى دۇنياغا ئېلان قىلغان ۋە خۇلاسە چىقىرىپ بولغان كروران خارابىسىنى قايتا ئوتتۇرىغا كۆتۈرۈپ چىقىپ، كروران خارابىسى تەتقىقاتىدا ئاتالمىش خىتاي ئارخېئولوگلىرىنىڭمۇ تەتقىقات نەتىجىسى بار دەپ داۋراڭ سالغان. بۇ قېتىم خىتاينىڭ دېگىنى كروران توغرىسىدا خىتاي خىتايلار تەتقىقات ئېلىپ بارمىغان دېگەن بوشلۇقنى بۇ قېتىم تولدۇردۇق. بۇ تەتقىقات ئارقىلىق بىز ھازىر سۆزلەش ھوقۇقىغا ئىگە بولدۇق، دەپتۇ. ئەنە بۇ ماقالىدا خىتاي نېمە دېمەكچى دېسە، كروران دېگەن بۇ شەھەردە بۇنىڭدىن بۇرۇن چەت ئەللىكلەر قېزىش ئەپ بارغان سېۋىن خېدىن قاتارلىقلار قېزىش ئەپ بارغان ئۇلار بىزنىڭ نېمىنى بۇزۇۋەتتى دېگەن مۇشۇنداق گەپلەرنى قىپتۇ. بۇ قېتىم ئاساسلىقى مۇ شۇنيىڭ دونخۇاڭ تەرەپتىن كەپتۇ، خۇسەن خىتاينىڭ ئاتوم بازىسى بار مالەندىن كىرىپتۇ بۇلار ئۇچرىشىپ مۇشۇ جايدا قېزىش ئەپ بېرىپتۇ بۇ قېزىشتا ئىنتايىن چوڭ نەتىجە قازىنىپتىمىش. چەت ئەل ئارخېئولوگلىرى ۋە بۇنىڭدىن بۇرۇنقى قېزىشلارنىڭ نەتىجىسىنى يوققا چىقىرىپتۇ. ئەمەلىيەتتە ئەمدى بىز بۇنى ئەسلەپ ئۆتىدىغان بولساق، بىر مىڭ توققۇز يۈزىنچى يىللارنىڭ بېشىدا سېۋىن خېدىن، ستەيىن قاتارلىق چەت ئەل ئارخېئولوگلىرى تارىم ۋادىسىنىڭ، تارىم دەرياسىنىڭ ئاخىرقى ئېقىنى بولغان كىچىك دەريا دېگەن جايدىن، كروران گۈزىلى دەپ ئاتىغان مومىيالارنى تاپقان. ئۇنىڭدىن كېيىن يەتمىش توققۇزىنچى يىلى مۇشۇ ئاپتونوم رايونلۇق ئارخېئولوگىيە تەتقىقات ئورنىنىڭ باشلىقى ئىدرىس ئەپەندى ئۆزى بىر ئەترەتنى باشلاپ بېرىپ مۇشۇ جايدىن يەنە بىر كروران گۈزىلىنى تېپىپ چىقتى. ئەمەلىيەتتە خىتاي دۆلىتىنىڭ ئارخېئولوگلىرى مۇشۇ ئىدرىسمۇ شۇ شۇلار بۇ يەرنى قازغان كروران گۈزىلىدىن بىرىنى تاپقان ھەم مۇشۇ يەتمىش توققۇزىنچى يىلى بولغان ئىش. بۇنى پەقەت تىلغا ئالماي، مۇ شۇنيىڭ بىلەن خۇسەن دېگەن ئىككى ئادەمنى تىلغا ئالغان. قۇربانۋەلى ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خەۋەردە ھەتتا خارابىلىكتىن قېزىۋېلىنغان خىتايچە يازما ۋەسىقىلەردە لولان دېگەن خىتايچە خەتلەر بارلىقىنى كۆتۈرۈپ چىقىشىدا، ئۇيغۇرلار ياشاپ كەلگەن شەرقىي تۈركىستاننى ئەزەلدىن خىتاينىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى دېگەن سەپسەتىنى يەنە بازارغا سېلىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈش مۇمكىن ئىكەن.
شۇ ئاسارئەتىقىلەرنىڭ ئىچىدە خىتايچە يېزىقى بار ئاسارئەتىقىلەر بار، مەسىلەن، تارشا بار، قەغەزگە يېزىلغان خىتايچە خەتلەر بار دەپتۇ. ئەمما شۇ قەغەزگە يېزىلغان خىتايچە خەتنىڭ ھېچقانداق بىرىنى كۆرسەتمەپتۇ. ئۇلارنىڭ بۇ يەردە كۆرسەتكىنى شۇ خىتايچە يېزىقلاردا لولەن دېگەن ئىسىم بار. بۇلار ھازىر لولەن دېگەن خەتنىڭ تېپىلغانلىقىنى دەپتۇ، مانا بۇنىڭ بىلەن خىتاي ئارخېئولوگلىرى ئەمدى گەپنى بىز قىلىمىز دەۋاتىدۇ. ئۇنىڭدىن بۇرۇن ئۇ بۇنىڭدا چەت ئەللىكلەر مۇشۇ مۇشۇ جايدىن تېپىلغان كروشتىچە يېزىقلاردا كروران، كروراينا دېگەن ئىسىم بارلىقىنى ئاللىقاچان ئېنىقلاپ بولغان ئىدى. ئەمدى سىزنىڭچە بۇلارنىڭ بۇنداق قىلىشتىكى مەقسىتى نېمە بۇ يەردە؟ نېمە ئۈچۈن خىتاي ۋەسىقىلىرى تېپىلغانلىقىنى بۇلار ئىسپاتلاشقا تىرىشىۋاتىدۇ؟ بۇنىڭدىكى سەۋەب نېمە سىزنىڭچە؟
ئۇلارنىڭ مەقسىتى مۇشۇ شەرقىي تۈركىستان دېگەن مۇشۇ جاينى خىتاينىڭ قىلىۋالماقچى. ئەزەلدىن خىتاينىڭ زېمىنىتى دېۋالماقچى. ئەگەر ئۇنداق بولمىسا بۇلار مۇنداق كۈچەپ كېتىشنىڭ ھېچقانداق ھاجىتى يوق. پالانى يەردىن بىر نەرسە تېپىلدى دېسە، تېپىلغان نەرسىنى دەپ ئېيتسىلا بولىدۇ. ئۇلارنىڭ مەقسىتى شەرقىي تۈركىستان زېمىنى خىتاينىڭ زېمىنى ئىدى ئەسلىدە دەپ ئۆكتەملىك قىلماقچى. ئۇنىڭ مەقسىتى شۇ. خىتاي بۇ جاينى خىتاينىڭ زېمىنى دېۋالماقچى. مۇشۇ جايدا كۆرۈلگەن يىتىلگەن ئاسارئەتىقىلەرنىمۇ خىتاينىڭ دېمەكچى. شۇ سەۋەبتىن مۇشۇنداق قىلىۋاتىدۇ. ئارخېئولوگ قۇربان ۋەلى ئەپەندى يەنە يۈز يىل ئىلگىرى سېۋېن ھېدىن ۋە ستېيىنلارنى بۇ خارابىلىققا باشلاپ بارغان ئۇيغۇر ھەققىدىمۇ توختالدى.
شۇ ستېيىن، سېۋېن ھېدىنلار مۇشۇلارنى ئاشۇ كروران قەدىمكى شەھىرىگە، يەنى تارىم دەرياسىنىڭ ئەڭ ئاخىرقى ئېقىنى بولغان ئاشۇ بىر قۇملۇققا باشلاپ ئاپىرىپ، كروران قەدىمكى شەھىرىنىڭ خارابىسىنى كۆرسەتكەن بىر ئۇيغۇر بار. ستېيىن، سېۋېن ھېدىنلار ھەممىسى بۇ ئادەمنى ئالاھىدە تىلغا ئالىدۇ، بۇنىڭ ئىسمىنى ئودوك دەپ يازغان. بۇ ئودوك دېگەن گەپ كېيىن ئۇ تىلدىن بۇ تىلغا، ئۇ تىلدىن بۇ تىلغا تەرجىمە قىلىنىپ، ئۆدەك بولۇپ قالغان.
نۆۋەتتە گېرمانىيەدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇر قەدىمىي مەدەنىيىتى ۋە تىل تەتقىقاتچىسى دوكتور ئابلەت سەمەت ئەپەندىمۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. كىچىك دەريا يانلىرىغا بارغانمەن، تىلغا ئالغان كروران خارابىلىقىغا بارغانمەن. يەنى لوپنۇر بىلەن چەرچەننىڭ ئارىسىدىكى بىر يەر بەزىلەر، لوپنۇرلۇقلار بىزنىڭ دەيدۇ، چەرچەنلىكلەر بىزنىڭ دەيدۇ. تۈنۈگۈنكى ماقالىگە قارىسام چەرچەننى كۆپرەك تىلغا ئاپتۇ. ئابلەت ئەپەندى ئۆتكەن يۈز يىلدىن بۇيان لوپنۇرغا ئېكسپېدىتسىيە ئەترەتلىرىنى باشلاپ كىرىپ، قىدىرىپ تەكشۈرۈش ئېلىپ بارغان مۇھىم شەخسلەر ھەققىدە توختالدى. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، لوپنۇرغا ئېكسپېدىتسىيە ئەترەتلىرىنى باشلاپ كىرىپ، قىدىرىپ تەكشۈرۈش پائالىيەتلىرى ئېلىپ بارغان شەخسلەر شىۋېتسىيەلىك سېۋېن ھېدىن،

خىتاي پەنلەر ئاكادېمىيەسى كەڭ كۆلەملىك تەكشۈرۈش پائالىيەتلىرى ئېلىپ بارغان. ئەمما خىتاي تاراتقۇلىرى ئېلان قىلغان مەزكۇر خەۋەردە ئارخېئولوگىيەلىك تەكشۈرۈشكە قاتناشقان ئۇيغۇر ئارخېئولوگلىرى تىلغا ئېلىنمىغان. بەلكىم يەنە قەيت قىلىپ قويۇشقا تېگىشلىك مۇشۇ ئۇيغۇر ئارخېئولوگلىرىمىزنىڭكى بۇ يەردىكى رولى ۋە پائالىيەتلىرى خۇددى تۈنۈگەن بىز، ئادەتتىكى بىر شەخسىمىز بولغان ئۆردەكنىڭ شۇ ۋاقىتتىكى بۇ يەرنىڭ بايقىلىشى ئۈچۈن ئوينىغان رولىنى ھېچ ئۇنتۇپ قالالمايمىز. ئەلۋەتتە يەنە كېيىنكى بىزنىڭكى ئارخېئولوگلىرىمىزدىن يۇرتىمىزدا ياشاپ كېلىۋاتقان تونۇلغان ئارخېئولوگىمىز ئىدرىس ئاكا. ئىدرىس ئابدۇرۇسۇل ئاپتونوم رايونلۇق گېئولوگىيە ئىدارىسىدا ئىشلىگەن. بۇ ئارخېئولوگىيەلىك خىزمەتلەردە كۆپ قېتىم قاتناشتى. يېقىنقى ۋاقىتلاردا ئېلىپ بېرىلغان تەكلىماكاننى قىدىرىپ تەكشۈرۈش پائالىيەتلىرىدە، نىيا خارابىلىرىنىڭ تەتقىقاتلىرىدا، تەكلىماكاندا تېپىلغان بارلىق تارىخىي يەرلەرنىڭ ھەممىسىدە بۇ ئادەمنىڭكى جاپالىق تەرلىرى سىڭگەن. ئۇنىڭدىن باشقا، بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك ئۈچىنچى يىلى ئاپتونوم رايونلۇق مۇزېي قۇرۇلغان. شۇ ۋاقىتتىن كېيىن بىزنىڭكى تۇنجى ئەۋلاد ئارخېئولوگلىرىمىزدىن، تەتقىقاتچىلىرىمىزدىن، مىسەلەن، ھازىر ياشىنىپ قالغان، قازاقىستاندا ياشاۋاتقان ئابدۇرېھىم ئاكا، ئابدىقەييۇم ئاكىمىز، ئاندىن كېيىن. قۇربانۋەلى ئەپەندىم، ئىسراپىل ئاكام، ئىسراپىل يۈسۈپ، ئاندىن كېيىن دولقۇن قەمبىر ئەپەندىم بۇلارنى، بۇ ئۈچىنى ئاشۇ مۇزېيغا مەخسۇس ئېلىپ، مۇشۇ قەدىمكى ئەسەرلەر، قەدىمكى مەدەنىيەت تەتقىقاتىغا بېيجىڭغا ئەۋەتىپ ئوقۇتقان، ئۆزى مۇزېيدا ئىشلەۋاتقان چېغىدا. دولقۇن ئاكام قاتارلىقلار بۇ يەرلەرگە بارغان، بۇ قىدىرىپ تەكشۈرۈش خىزمەتلىرىگە قاتناشقان ۋە مۇھىم رولى بولغان ئادەملەر.
خىتاي تاراتقۇلىرىدا ئېلان قىلىنغان يوقالغان سىرلىق قەدىمىي دۆلەت، دۇنيا جۇڭگونىڭ ئاۋازىغىمۇ قۇلاق سېلىشى كېرەك سەرلەۋھىلىك خەۋەر چەت ئەللەردىكى خىتاي پائالىيەتچىلىرىنىڭمۇ دىققىتىنى قوزغىغان. ئامېرىكا چىكاگو ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تەكلىپلىك پىروفېسسورى ئادۋوكات تېڭ بياۋ ئەپەندى بۇ خىلدىكى خەۋەر ماقالىلەرنىڭ ئېلان قىلىنىشىدىكى مەقسەت ھەققىدە توختىلىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ئارقىلىق شىنجاڭ ئەزەلدىن جۇڭگونىڭ بىر قىسمى دېگەن تەشۋىقاتىنى ئىسپاتلاشقا ئۇرۇنىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. تېڭ بياۋ مۇنداق دېدى. بۇمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان كونتروللىقى ۋە باستۇرۇشىنى كۈچەيتىشتىكى بىر خىل ۋاسىتىسى دېيىشكە بولىدۇ.
خىتاي ھۆكۈمىتى شىنجاڭ جۇڭگونىڭ بىر قىسمى دېگەننى ئۈزلۈكسىز تەشۋىق قىلىپ كەلدى. شىزاڭ ۋە تەيۋەن ھەققىدىمۇ شۇنداق تەشۋىقات بار. ئەمما بۇ تارىخىي چىنلىققا ئۇيغۇن ئەمەس. شۇڭا خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ سەپسەتىنى ئىسپاتلاش ئۈچۈن ئەلۋەتتە يالغان تارىخنى ئويدۇرۇپ چىقىدۇ. ھەتتا ئارخېئولوگىيىلىق قېزىلمىلار ھەققىدىكى يەكۈنلەرنىمۇ بۇرمىلاشقا ئۇرۇنىدۇ. تېڭ بياۋ ئەپەندى يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇنداق قىلىشىدىكى سەۋەب ھەققىدىمۇ توختىلىپ مۇنداق دېدى. چۈنكى ئۇ شىنجاڭنىڭ تارىخىنىڭ ئۇ دېگەندەك ئەمەسلىكىنى بىلىدۇ. شۇنداقلا ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزىنىڭ كىملىكى، دىنىي ئېتىقادى، مىللەت تەركىبى، مەدەنىيىتى قاتارلىقلار ھەققىدىكى قاراشلىرىنىڭمۇ خىتاي كومپارتىيەسى بەلگىلەپ بەرگەندەك ۋە ئارزۇ قىلغاندەك ئەمەسلىكىنى ياخشى بىلىدۇ.
شۇڭا ئۇلار ئېلان قىلغان ئارخېئولوگىيەلىك دوكلاتلار، تارىخىي تەتقىقاتلار دېگەنلەرنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭ سىياسىي مەقسىتى ئۈچۈن خىزمەت قىلىدۇ.

ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى دېگەن نام چىڭ سۇلالىسىنىڭ ئاخىرقى مەزگىلى، مىڭگو دەۋرىنىڭ دەسلىپىدە خىتاي مىللەتچىسى لياڭ چىچاۋ تەرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان يېڭى ئاتالغۇ ئىكەن. خىتاي كوممۇنىست ھۆكۈمىتى بولسا بۇنى نۆۋەتتە خىتايدىن باشقا مىللەتلەرنىڭ ئىزىنى يوقىتىشتا قورال سۈپىتىدە پايدىلىنىۋاتقان بولۇپ، ئۇيغۇرلارغا نىسبەتەن بۇ زېمىندا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخىي ئىزىنى پۈتۈنلەي ئۆچۈرۈۋېتىشتەك سىياسىي قارا نىيىتىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنى مەقسەت قىلغان ئىكەن.

يىغىن ئەھلىنىڭ كۈچلۈك ئالقىشلىرىغا سازاۋەر بولۇپلا قالماي، بىر قىسىم غەرب مەتبۇئاتلىرىنىڭمۇ دىققىتىنى جەلپ قىلغان. بولۇپمۇ فرانسىيەدىكى بەزى مۇھىم ئاخبارات قاناللىرى ئۆز سەھىپىلىرىدە ئۇنىڭ سۆزلىرىگە ئالاھىدە ئورۇن بەرگەن. فرانسىيەنىڭ دۇنيادىكى تۈرلۈك جىددىي مەسىلىلەرنى ئاساسلىق خەۋەر قىلىپ تارقىتىدىغان فرانسىيە يىگىرمە تۆت ناملىق خەلقئارالىق تېلېۋىزىيە قانىلى يەتتىنچى ئاپرېل كۈنى ئۆز سەھىپىلىرىدە،

بۇنىڭغا بۇ يىل بەشىنچى ئايدا ئۇيغۇر دىيارىدا ئېلىپ بارىدىغان زىيارىتىنى باھانە قىلىپ كۆرسەتكەنلىكى ئىزاھلانغان بولۇپ، روشەن ئابباسنىڭ بۇ دوكلات مىشېل باچېلىتنىڭ شەرقىي تۈركىستاننى زىيارەت قىلىشىدىنمۇ مۇھىم. ئۇنىڭدا ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان زۇلۇملارغا دائىر نۇرغۇن دەلىل-ئىسپاتلار بار. ئۇنىڭ زىيارىتى ئۇيغۇرلار ئۈچۈن پايدىلىق ئەمەس.

ۋە بۇنىڭ بەلكىم سەۋەبى خىتايدىن قورقۇۋاتقانلىقمۇ ياكى خىتاي ئۇلارنى كونترول قىلىۋاتامدۇ دېگەن نۇقتىلار ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ھەق ھوقۇقلىرىنى قوغداش يولىدا ئۇلارنىڭ ھېچبىر ئىش قىلمىغانلىقىنى تەكىتلەپ ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كېڭەشى رەئىسى مىشال بەشلەينى ئەيىبلىگەنلىكىم.
روشەن ئابباس خانىم نۇتقىدا يەنە مىشېل باچلېتنى بەشىنچى ئايدىكى خىتاي زىيارىتىدىن ۋاز كېچىشكە دەۋەت قىلغان. ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ.
مىشېل باشلېينى بەشىنچى ئايدا خىتاينى زىيارەت قىلىش خام خىيالىدىن ۋاز كېچىشكە دەۋەت قىلغانلىقىم، چۈنكى جازا لاگېرلىرى قۇرۇلغاندىن بۇيان مىليونلىغان ئادەم قامالغان ۋە ئۆلتۈرۈلگەن ئىشغالىيەتتىكى شەرقىي تۈركىستاننى شەرتسىز زىيارەت قىلىشنىڭ مۇمكىن ئەمەسلىكى بارغان تەقدىردىمۇ خىتاينىڭ يالغان سەھنە ھازىرلاپ، ئۇنى ئالدايدىغانلىقى ۋە بۇنداق ئالدامچىلىقنىڭ يۈز بېرىشى مۇقەررەر بولغان ئەھۋال ئاستىدا مىشال بەشلەينىڭ شەرقىي تۈركىستاننى زىيارەت قىلىشىنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈچۈن پايدىلىق ئەمەس، بەلكى زور دەرىجىدە زىيانلىق بولىدىغانلىقى، خىتاينىڭ بۇنىڭدىن ئۇيغۇرلارنى داۋاملىق باستۇرۇش ئۈچۈن قاتتىق پايدىلىنىدىغانلىقلىرىنى

دېگەن سۆزىنى قوللىغانلىقى بولغان. بۇ ھەقتە روشەن ئابباس خانىم مۇنداق دەيدۇ.
ئۇكرائىنىيە پىرېزىدېنتى زېلېنسكىينىڭ ئەگەر ب د ت روسىيەنىڭ تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشىنى توساپ قالالمىسا، بۇنداق بىر ئورگاننى تارقىتىۋېتىش كېرەك دېگەن سۆزىنى قوللىغانلىقىم ئۇنىڭ بۇ دېگىنىنىڭكى يۈزدە يۈز توغرىلىقى.

ۋە ئۇيغۇرلارغا ياردەم بېرىش جەھەتتە قولىدىن ھېچنېمە كەلمىگەنلىكى، روسىيەنىڭ تاجاۋۇزىنى ۋە خىتاينىڭ زۇلۇمىنى چەكلىيەلمىگەن بۇنداق بىر ئورگاننىڭ بولغىنىدىن بولمىغىنى ياخشى دېگەن پىكىرلىرىم ياۋروپادىكى بەزى مەتبۇئاتلارنىڭ قىزىق تېمىسىغا ئايلىنىپتۇ.
ھىندىستان پايتەختى يېڭى دېھلىدا ئىنگلىز تىلدا نەشردىن چىقىدىغان پرېنېت ناملىق تور گېزىتى سەككىزىنچى ئاپرېل كۈنى ئېلان قىلغان

دېگەن سۆزلىرى يەر ئالغان. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
مۆھتەرەم رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! بۈگۈن يەنى سەككىزىنچى ئاپرېل شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئارمىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ يەتمىش يەتتە يىللىق خاتىرە كۈنىدۇر. مەلۇم بولۇشىچە قازاقىستان سابىق مىللىي ئارمىيە جەڭچىلىرى ۋە ئوفىتسېرلىرى ئەڭ كۆپ كۆچۈپ چىقىپ ئولتۇراقلاشقان دۆلەتنىڭ بىرى. قازاقىستاندىكى ئۇيغۇرلار

تارىخىي پاكىتلارغا قارىغاندا، مىڭ توققۇز يۈز قىرىق بەشىنچى يىل يانۋار ئېيىنىڭ ئاخىرىدا شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى رەھبەرلىرى مىللىي ئارمىيە قۇرۇش ئىشلىرىغا جىددىي كىرىشكەن بولۇپ، بۇنىڭغا نىلقا پارتىزانلىرى، غۇلجا قوزغىلاڭچىلىرى ۋە پىدائىيلار ئاساس بولغان. مىڭ توققۇز يۈز قىرىق بەشىنچى يىلى سەككىزىنچى ئاپرېلدە غۇلجا شەھىرىدە مىللىي ئارمىيە رەسمىي قۇرۇلۇپ، بايراق تاپشۇرۇش مۇراسىمى ۋە ھەربىي پارات ئۆتكۈزۈلگەن. ئارىلىقتا يەتمىش يىلدىن ئوشۇق ۋاقىت ئۆتكەن بولسىمۇ، مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار ھەر خىل شەكىلدە خاتىرىلەش پائالىيەتلىرىنى ئۆتكۈزۈپ، ئازادلىق، مۇستەقىللىق ئۈچۈن جەڭ مەيدانلىرىدا قۇربان بولغانلارغا، شۇ جەڭلەرگە قاتناشقان مەرھۇملارغا ۋە ھېلىمۇ ھايات ياشاۋاتقان شاھىتلارغا ھۆرمەت بىلدۈرۈپ كەلمەكتە. مەلۇماتلارغا قارىغاندا، سابىق مىللىي ئارمىيە جەڭچىلىرى ۋە ئوفىتسېرلىرى ئەڭ كۆپ ئولتۇراقلاشقان مەملىكەتلەرنىڭ بىرى قازاقىستان بولۇپ، ھازىر ئۇلاردىن ساناقلىقلا ئادەم ھاياتتا ئىكەن. مىللىي ئارمىيە قۇرۇلغانلىقىنىڭ يەتمىش يەتتە يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن بەزى سەۋەبلەر تۈپەيلى قازاقىستاندا بىرەر رەسمىي پائالىيەت ئۆتكۈزۈلمىگەن بولسىمۇ، ئەمما سىياسەتشۇناس ۋە تارىخچى قەھرىمان غوجامبەردىنىڭ بۇ ۋەقەگە بېغىشلانغان ئاخباراتنامە ناملىق تور ژۇرنىلى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا تارقىتىلىپ، كۆپچىلىكنىڭ دىققىتىنى تارتماقتا. ئۇ بۇ تور ژۇرنىلىدا مىللىي ئارمىيەنىڭ قۇرۇلۇش تارىخىنى ۋە ئۇنىڭ بېسىپ ئۆتكەن مۇساپىلىرىنى تەپسىلىي يورۇتقان. بىز ئەينى ۋاقىتتا غۇلجىدا كۆتۈرۈلگەن قوراللىق قوزغىلاڭنىڭ ئاكتىپ رەھبەرلىرىنىڭ بىرى، شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ ئەزاسى، مىللىي ئارمىيە قوماندانىنىڭ ئورۇنباسارى، كېيىنرەك گېنېرال مايور ئۇنۋانى بىلەن شىنجاڭ ھەربىي رايونىنىڭ مۇئاۋىن شتاب باشلىقى لاۋازىمىنى ئۆتىگەن زۇنۇن تېيىپوفنىڭ ئالمۇتى شەھىرىدە ياشاۋاتقان قىزى مۇبارەكخان ئىسرائىلوۋانى زىيارەت قىلدۇق. مۇبارەكخان ئىسرائىلوۋا خانىم مىللىي ئارمىيە قۇرۇلغانلىقىنىڭ يەتمىش يەتتە يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن ئۇنى زىيارەت قىلغانلىقىمىزغا مىننەتدارلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى.
پۈتكۈل ئۆمرىنى خەلقىگە ئادىل خىزمەت قىلىشقا بېغىشلىغان مىللەتپەرۋەر ۋە جاسۇر ئىنسان ئاتام زۇنۇن تېيىپنى ئەسلىسەك. ئۇ ئىش پائالىيىتىنى مۇسابايوف زاۋۇتىدا ئىشچى بولۇپ باشلىغان. دادام شۇ چاغلاردىكى خىتاي گومىنداڭچىلار ۋە ئۇلارنىڭ يەرلىك ھۆكۈمىتىگە ئولتۇرغۇزغان مەنپەئەتدارلىرىغا نارازىلىقىدىن ئىنقىلابچىلار قاتارىغا قوشۇلىدۇ. ئاددىي ئىشچىدىن ئەل ئارمىيەنى باشقۇرغان گېنېرال دەرىجىسىگە كۆتۈرۈلۈشىمۇ ئۇنىڭ ۋەتەن ۋە مىللەت ئالدىدىكى بۇرچىنى ئادا قىلىش ئىرادىسىنىڭ ئۈستۈنلۈگىدىن بولىدۇ. شېڭ شىسەي ھاكىمىيىتىنىڭ چېكىدىن ئاشقان سىياسىي زۇلۇمى، مىللىي جەھەتتىن يەكلەش خىتاي ھاكىمىيىتىگە نىسبەتەن ئومۇمىي نارازىلىقنى پەيدا قىلىدۇ. ئەينە شۇنىڭ ئۈچۈن غۇلجا خەلقىنى مىللىي ئازادلىق ئىنقىلابىغا تەييارلاشتا بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆتىنچى يىلى ئاپرېلدا قۇرۇلغان مەخپىي ئازادلىق تەشكىلات چوڭ رول ئوينايدۇ. ئۇنىڭ رەھبەرلىك يادروسىغا ئابدۇكېرىم ئابباسوف، قاسىمجان قەمبىرى، ئابدۇرۇپ مەخسۇم زۇنۇن تېيىپ ۋە باشقىمۇ ئىنقىلابچىلار سايلىنىپ، ئۇنىڭ ئاساس ۋەزىپىسى خەلق ئارىسىدا تەشۋىقات يۈرگۈزۈپ، قوراللىق قوزغىلاڭ ئۇيۇشتۇرۇپ، گومىنداڭچىلارنىڭ قوراللىق كۈچلىرىگە زەربە بېرىش ۋە ئۇنى يوقىتىش. ئەنە شۇنداق شارائىتتا بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆتىنچى يىلى ئون ئىككىنچى نويابىردا غۇلجا شەھىرىدىكى قازاق، قىرغىز، ئۇيغۇر، مەدەنىيەت ئاقارتىش كۇلۇبىدا جاپاكەش خەلق تەقەززالىق بىلەن كۈتكەن ۋەقە يۈز بېرىدۇ. چوڭ تەنتەنىلىك يىغىن ئېچىلىپ، شەرقىي تۈركىستان جەمھۇرىيىتى ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتىنىڭ قۇرۇلغانلىقى جاكارلىنىدۇ. ئازادلىق تەشكىلات كومىتېتىنىڭ يىغىنىدا مۇزاكىرە قىلىنىپ، ۋاقىتلىق ھۆكۈمەتنىڭ ھەيئەت ئەزالىرى سايلىنىدۇ. شۇ ئون يەتتە ئەزانىڭ بىرى بولۇپ، دادام زۇنۇن تېيىپمۇ سايلانغان ئىكەن. ئۆتكەن ئەسىرنىڭ قىرىقىنچى يىللىرى ئۇيغۇر دىيارىدا پارتلىغان ئازادلىق ھەرىكەتلىرىگە ئاكتىپ ئارىلاشقانلارنىڭ يەنە بىرى ئەنە شۇ ئۇيغۇر دىيارىدا دۇنياغا كەلگەن مەسىمجان زۇلپىقاروفدۇر. بىز شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللىي ئارمىيە كاپىتانى بولغان مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللارنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا قازاقىستانغا كۆچۈپ چىقىپ كېتىپ، ھاياتىنى شۇ يەردە ئۆتكۈزگەن ئاتاقلىق يازغۇچى مەسىمجان زۇلپىقاروفنىڭ ئوغلى، تونۇلغان رەسسام كۈرەش زۇلپىقاروفنى زىيارەت قىلدۇق. كۈرەش زۇلپىقاروف ئەپەندى مۇنداق دېدى.
بىز بۈگۈن مىللىي ئارمىيەدە خىزمەت قىلغان ۋە دۈشمەن بىلەن بولغان جەڭلەردە قۇربان بولغان ئاتىلىرىمىزنى ئەسلەپ ئولتۇرىمىز. مېنىڭ دادام مەسىمجان زۇلپىقار ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئازادلىق ئۈچۈن كۈرىشىگە قاتناشقان ئادەم. ئۈچ ۋىلايەت ئىنقىلابى باشلىنىپ، ئۇرۇش كۈچىيىۋاتقان بىر ۋاقىتتا دادام مەسىمجان زۇلپىقار كۆپلىگەن ياشلار قاتارىدا قىرىق بەشىنچى يىلى قورغاس ناھىيەسىنىڭ چىمپەڭزە يېزىسىدا ئورناشقان ھەربىي كۇرستا ئوقۇشقا ئەۋەتىلىدۇ. ئاۋگۇستتا ئۇ مەركىزىي يۆنىلىش فرونتىغا ئەۋەتىلىدۇ. ۋەتىنىمىزنىڭ دۈشمەندىن تولۇق ئازاد قىلىش ئۈچۈن شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتى مىللىي ئارمىيەنى كادىرلار بىلەن تەمىنلەشكە چوڭ كۈچ چىقارغانىدى. دادام فرونتتىن قايتىپ كېلىپ قىرىق ئالتىنچى، قىرىق يەتتىنچى يىللىرى بايانداي ھەربىي مەكتىۋىنىڭ ئاتلىق قىسمىدا ئوقۇغان. قىرىق سەككىزىنچى يىلى سەككىزىنچى ئاپرېلدا غۇلجىدا ئۆتكەن ھەربىي پاراتقا ھەربىي مەكتەپ كۇرسانتلىرى، شۇلار ئىچىدە چوڭ لېيتېنانت ئۇنۋانىدا داداممۇ قاتناشقان ئىدى. بۇنىڭدىن بىر ئاي بۇرۇن زۇنۇن تېيىپوف، ئىسھاقبەگ مۇنىنوف، مارغۇپ ئىسھاقوف قاتارلىق گېنېراللار دادامنى چاقىرىۋېلىپ ھەربىي پاراتقا ياخشى تەييارلىنىشقا تاپشۇرغان. دادام ئەجايىپ چەۋەنداز بولغان ئىدى. ئىككىنچى ئاتلىق پولك كوماندىرى مەسىمجان زۇلپىقاروف ئۆزىنىڭ بىر نەچچە سەپدىشى بىلەن ئات ئۈستىدە ھەر خىل مەشىقلەرنى كۆرسىتىپ، كۆپچىلىكنى ھەيران قالدۇرغان. شۇ ۋاقىتتا قوماندانلىق دادامنى چاقىرىۋېلىپ ئالاھىدە رەھمىتىنى ئېيتقان ئىدى.
كۈرەش زۇلپىقاروف يەنە دادىسىنىڭ ھەربىي مەكتەپتە ئىنسترۇكتور ۋە شتاب باشلىقى، ئاندىن كاپىتان ئۇنۋانىدا مۇزارت داۋانى شاتى چېگرا گارنىزونىنىڭ باشلىقى خىزمىتىنى ئۆتىگەنلىكىنى بىلدۈردى. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، شەرقىي تۈركىستاندا خىتاي كوممۇنىستىك ھاكىمىيىتى ئورنىتىلغاندىن كېيىن، مەسىمجان زۇلپىقاروف ھەربىي رايوندا ھەربىي تەييارلىق باشقارما باشلىقىنىڭ ئورۇنباسارى، ھەربىي سىياسىي ئالىي كۇرسنى تاماملىغاندىن كېيىن بولسا ئەترەت باشلىقى خىزمەتلىرىنى ئۆتىگەن ئىكەن. تارىخچى قەھرىمان غوجامبەردىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ئېتنوسىياسىي تارىخى ناملىق كىتابىدىكى مەلۇماتلاردىن ئىگىلىشىمىزچە، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ گېرمان سوۋېت فرونتىدىكى ۋەزىيەت سوۋېت پايدىسىغا ئۆزگەرگەندە، سوۋېت ئىتتىپاقى ئىسھاقبەگ مونونوف باشچىلىقىدا ھەربىي قوشۇن تەشكىللەپ، قىرغىزىستان ئارقىلىق قەشقەرىيەنىڭ تاشقورغان رايونىغا كىرگۈزگەن. سوۋېت تەرەپنىڭ بۇنىڭدىكى مەقسىتى خىتاي ھۆكۈمىتىگە قارشى قوراللىق قوزغىلاڭ كۆتۈرۈشتىن ئىبارەت بولغان. سوۋېتنىڭ مۇنداق مەخپىي ئوپېراتسىيەلىرى كېيىنكى يىللاردىمۇ ئېلىپ بېرىلغان. رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان ئەنە شۇ ئىنقىلابىي ھەرىكەتلەرنىڭ قاتناشقۇچىسى مىرزىگۈل ناسىروفنىڭ ئوغلى مىرشېكەر ناسىروف ئەپەندى مۇنداق دېدى.

شۇ ۋاقىتتا شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ رەئىسى ئەلىخان تۆرە كۆپچىلىك ئالدىدا دادامغا ئالاھىدە ھۆرمەت بىلدۈرگەنلىكى مەلۇم. راست، بۇ ئۇرۇشتا كۆپلىگەن سىرلار مۇشۇ كۈنگىچە ئېچىلماي قېلىۋاتىدۇ. داداممۇ شۇلارغا جاۋاب تاپالماي خېلى قىينالدى. شۇنداقتىمۇ بىز خەلقنىڭ ئەركىنلىكى ئۈچۈن قان تۆككەن ئاتا-بوۋىلىرىمىز، ئانىلىرىمىزنى ھېچ قاچان ئۇنتۇماسلىقىمىز كېرەك. ئۇلارنىڭ تۆككەن قانلىرى بىكارغا كەتمىدى، دەپ ئويلايمەن.